الصباح والمساء، صبح جي وقت شام جي وقت، ملائڪن جي تبديلي ٿيندي آهي، رات جا ملائڪ صبح جو هليا ويندا وري ڏينهن جا صبح جو اچي سارندا، انهيء طرح تبديلي ملائڪن جي ٿيندي رهي ٿي، هي حفاظت ڪندڙ ملائڪ آهن جيڪي انسانن سان رهن ٿا، ان جا پهريدار آهن اڳيان پٺيان، حفاظت ٿا ڪن ان کي الله جي امر سان، من بمعنيٰ با، بامر الله، الله جي حڪم سان آهي اهو ڪم ٿيل.

حسن تدبير جو حسن تقدير جي مٿان حالات جو انقلاب انسان جي حد ۾ اختيار تائين آهي جڏهن ماڻهو پنهنجي حالات کي نٿو بدلائي ته الله تعاليٰ ان جي لاء ڇو حالات بدلائيندو ان جو مثال اهڙو آهي جيئن ڪنهن ماڻهو جو ڪپڙو ميرو ٿي ويو آهي بدن تي قميص نٿو لاهي اجڙي ٿي ويندي فاٽي ويندي نه لاهيندو ته نه ڌوپندي

الله تعاليٰ ان جي حالت کي ڪونه بدلائيندو. واذا اراد الله بقوم سوءا جيڪڏهن الله تعاليٰ ارادو ڪندو ڪنهن جي برائي جو فلا مرد له پوء ان کي هٽائيندڙ ڪونهي ما لهم من دونه من وال رب جي طرفان کان سواء ٻيو ڪو انهن جو والي مددگار آهي ئي ڪونه ڪو جيڪو انهن جي مٿان ولايت رکي ۽ ڪا حڪومت پنهنجي طرفان ڪري مطلب ته پنهنجي رب سان تعلق صحيح هجڻ کپي الله تعالا پنهنجي نگهباني ۽ مهرباني سان جيڪا هميشه هن جي طرفان ٿيندي رهي ٿي قوم کي محروم ڪرڻ جو ارادو ڪونه ٿو ڪري نه ته پوء قرآن پاڪ ڇو موڪلي ها ايڏي عظيم هڪڙي برڪت واري شي جيڪا انسانن وٽ رهجي وئي حضور انور صلي الله عليه وسلم تي نازل ٿي، چئبو ته قومن جي عروج جو رب تبارڪ وتعاليٰ ارادو ڪيو. زوال کان ڪڍي انهن کي بلند درجي تي آڻي، بري حالت کان ڪڍي سٺي حال ۾ آڻي، جهنم جي تري کان ڪڍي ۽ جنت جي سطح تي آڻي. هي رب تعاليٰ جو ارادو هيو. ڪنتم عليٰ شفا حفرة من النار فانقذڪم منها هو الذي يريڪم البرق

منافقين جي لاء خوف آهي، بي فرمانن جي لاء خوف آهي، فرمانبردارن جي لاء طمع آهي، غرض آهي. ينشئ السحاب الثقال، اٿاريندو آهي الله تعاليٰ ڪڪرن کي جيڪي ڀاري ڪڪر هوندا آهن. وڏا ڳورا ڪڪر الله تعاليٰ اٿاري هوا جي ڪلهن تي چاڙهي هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي پهچائي. اها الله جي قدرت آهي. يسبح الرعد بحمده، رعد چئبو آهي گجگوڙ کي. رعد تسبيح پڙهندو آهي.

جن کي شرح ڪيو اٿن ۽ ٻيا شرعيات جنهن ۾ بيان اچي ٿو بجليء جو وڄ جو انهن جو پاڻ ۾ تضاد ڪونهي جهڙي طرح روح ۽ مادي جو پاڻ ۾ تضاد ڪونهي هڪڙو ماڻهو زبان سان ڳالهائي ٿو دماغ سان سمجهي ٿو هٿن پيرن سان ڪم ٿو ڪري سارو جسم سان واسطو آهي مگر جسم ۾ ان عملن جي نسبت جيڪڏهن ڪندؤ ته توهان انهن هٿن پيرن ڏي ڪندؤ پر حقيقي طرح سان آهي روح ڏي نسبت ساهه نه هجي ته جيڪر سمورا ڪم نه ٿين ڪار فرمائي ان ۾ روحاني طاقت آهي جان جان نڪري وڃي ته اهو جسم سڄو بيڪار ٿي پوي ماديات وارن ڪائنات ۾ جيڪي فضائي جوي ڪائنات آهن انهن ۾ نسبت ڪئي آهي انهن سڀ ڪم جي مادي جي اجزاء ڏانهن جيئن هڪڙو ماڻهو نسبت ڪري انسان جي اکين ڏانهن ڏسڻ جي ڪنن ڏانهن ٻڌڻ جي هٿن ڏانهن نسبت ڪري ڪم ڪرڻ جي پيرن سان هلڻ جي اهي جيڪي نسبتون آهن سڀ اهي انسان ظاهري بين ماڻهو جي هٿن پيرن ڏانهن نسبت ڪري ٿو غلط ناهي صحيح آهي جيڪي ماده پرست انسان آهن جن اها کوجنا ڪئي آهي جاچ ڪئي آهي اهي چون ٿا ته وڄ هيئن پيدا ٿي ٿئي منفي ۽ مثبت طاقتون اهي ڪڪرن ۾ پاڻي ۾ آهن جڏهن گڏجي هڪ ٻئي سان هلن ٿيون ۽ وچ ۾ ڪنهن قسم جو انهن ۾ خلا پيدا ٿو ٿئي ته ڪشش جي ڪري انهن ۾ چڻگ به ۽ باهه به پيدا ٿي ٿئي آواز به ٿين ٿا ٺڪاء به نڪرن ٿا مثبت ۽ منفي بجلي اهو هنن جو چوڻ ائين آهي جيئن ڪنهن ماڻهو جي لاء چوڻ سائين فلاڻي هڪ فلاڻي شخص هڪل ڪئي وڏو آواز ڪئي ۽ ان شخص مقابلو ڪيو ڊوڙي وڃي هٿيار رکيائين. اهي سڀ نسبت ان شخص ڏي ڪبي. ٻيو ٿو چوي ته اهو ماڻهو زنده هيو، ان جي سڄي اها دل جي ۽ روحاني طاقت هئي تنهن اهي سڀ ڪم ڪيا. جيڪڏهن بيڪار هجي ها، ڪمزور هجي ها، همت مردانگي نه هجي ها ته نه ڪري ها. ساهه هيس تڏهن ته ڪيائين جي نه هجي ها، مئل هجي ها نه ڪري ها. اهڙي طرح رب تبارڪ وتعاليٰ نسبت ڪئي آهي ملائڪن ڏانهن. جيڪي روحاني حيثيت رکن ٿا فضاء ۾، ڪائنات جوي ۾، ۽ ماديات وارن نسبت ڪئي آهي جسم ڏانهن، مادي ڏانهن، حالانڪ جيئن جسم ۽ روح جو پاڻ ۾ ٽڪر ڪونهي، پاڻ ڪار فرمائي روح جي آهي سڄي، اهڙي طرح هتي الله تعاليٰ ڪار فرمائي قوت جو بيان ڪيو آهي مادي وارن. ظاهري جيڪي اسباب آهن انهن کي ٻڌايو انهن جو پاڻ ۾ ائين ٽڪر ڪونهي جيئن زبان ڳالهائي ٿي آواز نڙي ۽ زبان مان نڪري ٿو پر جي ساهه نه هجي ته آواز ڪٿي نڪري آواز جي نسبت توهان جان ڏي ڪيو توهان جي مرضي آهي زبان ڏي ڪريو توهان جي مرضي آهي ان ۾ ڪو ٽڪر ڪونهي تضاد ڪونهي اهڙي طرح ماديات وارن نسبت ڪئي آهي اسباب ڏي رب تبارڪ وتعاليٰ قرآن پاڪ ۾ ان جي اصل ڪارفرما قوت ٻڌائي آهي انهن جو پاڻ ۾ تضاد ڪونهي اهو مسئلو هر ڪنهن هنڌ توهان انهي قسم جو قياس ڪري سگهو ٿا تنهن ڪري جيڪي سائنسي اشڪالات آهن اهي سڀ حل ٿي ويندا رب تعاليٰ جي ڪامل قدرت جا اهي نشان آهن ۽ مظاهر آهن انسان جي دماغ ۾ الله تعاليٰ ايتري قدر صلاحيتون رکيون اهو خود قدرت جو ڪمال آهي تنهن ڪري هر ڳالهه ۾ پڪارڻ ان رب کي ٿيندو له دعوة له

پاڻي ڪهڙو چڙهي ايندو هن تي وما دعاء الڪافرين الا في ضلال جيڪا ڪافرن جي دعا آهي پڪار آهي سا گمراهي ۾ آهي ته ڪا شيء نه آهي ڪافر جنهن شخص کي سڏ ڪندو آهي اهو سڏ هن جو بيڪار آهي دلال مين آ گمراهي مين آ هن جي سڏ کي ڪا وقعت ڪانهي نه ڪو ڪا عزت ئي آهي

يا ڪافر جي مدد ۾ ڪهڙو فائدو ٿيندو؟ پڪارڻ حقيقت ۾ پنهنجي مالڪ کي گهرجي جنهن جي هٿ ۾ نفعو نقصان آهي عاجز انسان کي پڪارڻ جي ڇا معنيٰ ڪافر بت پٿر کي سڏي ٿو مصيبت ۾ ان جي ڪا حيثيت ڪانهي ان جو مثال اهڙو آهي جيئن اڃو ماڻهو اچي کوهه تي بيهي هٿ به ڊگها ڪري وات به ڦاڙي خوشامد به ڪري پاڻي کي سڏ به ڪري پر پاڻي مٿي چڙهي نه اچي ڪافر جن کي پڪارن ٿا محض خيالات ۽ وهم ۽ گمان آهن جنن ۽ شيطانن جي وسوسن تي اٿي پنهنجي ايمان کي تباهه ٿا ڪن. اهو مطلب انسان پنهنجي رب جي فرمانبرداري ڪري، عبادت انهيء جي ڪري جنهن تي ساري دنيا ڍري ٿي لله يسجد من في السماوات والارض الله جي لاء سجدو ٿيون ڪن شيون جيڪي آسمانن ۾ آهن زمين ۾ آهن طوعا و ڪرها خوشي ناخوشي خوشي ناخوشي جو مطلب آهي ته رب تعاليٰ جي آڏو هر شيء جهڪيل آهي باهه، پاڻي، ستارا، وڻ، جبل سڀ شيون اهي الله جي آڏو نيازمند آهن، ان جي حڪم هيٺ آهن ۽ سايا انهن جا بالخصوص صبح ۽ شام جو اهي به جهڪي ڪِري ٿا پون. سايو وڃي پيرن ۾ پوندو آهي، پوء وري ڏينهن لڙي ته پاڇو وڌندو وڃي، تان جو زمين تي وڇائجي وڃي. الله تعاليٰ انهن جو سجدو ۽ سجدي جي صورت ٻڌائي ٿو ته ڏسو هيء به ته هڪڙي سجدي جي صورت آهي، پاڇي جو گهٽجڻ وڌجڻ، اهي سڀ تڪويني سجدا آهن ۽ الله جي مشيت سان ٿيل آهن. غدو صبح، آصال، اصيل جو جمع شام، آصال. قل من رب السماوات والارض ڪير آهي پاليندڙ آسمانن جو زمينن جو؟ قل الله چؤ الله آهي. پوء توهان انهيء رب کي ڇڏي ٻئي پاسي ڏي ڇو ٿا وڃو؟

پوء هاڻي چوين ته توهان انهن کي ڪيئن ٿا پنهنجو خدا بڻايو؟ هڪڙو انڌو آهي ٻيو سڄو آهي هڪڙي روشني آهي ٻي اوندهه آهي نفعو ۽ نقصان آهي اهي ڪنهن ٻئي جي هٿ ڪونهن ٿي ام جعلوا لله شرڪاء انهن خدا سان ڪن کي شريڪ بڻايو خلقوا ڪخلقه شرڪاء بڻايو اٿن ته ڪا انهن جي قوت ڪو تصرف ڪا قدرت آهي اها هجي ته پوء ٻڌايو مخلوق ٺاهي آ انهن الله جي مخلوق جهڙي پيدا ڪئي اٿن ڪا خدا جي مخلوق جهڙي فتشابه الخلق عليهم پوء مشتبه ٿي پيا مخلوق انهن تي هڪڙا خدا جا پيدا ڪيل ٻيا ٻين جا پيدا ڪيل ماڻهو گڏجي پيا آهن پتو نٿو پوي تنهن ڪري پوء مجبور ٿي پيا آهيون اسان ٻين جي مڃڻ تي به يا مخلوق جدا ڪري وجهجي ها ته پوء ٺهيو سو به ناهي معنيٰ ايتري قدر هنن جو تصرف تان تسليم ڪيو آ ته پوء ڀلا اها ڳالهه ڏيکاريو ائين ڪونهي، قل الله خالق کل شيء الله تعالي هر شيء جو خالق آهي پاڻ پنهنجي قدرت سان انهن کي پيدا ڪيو اٿس وهو الواحد القهار الله تعالي واحد آهي اڪيلو آهي قوت قاهره انهي جي آهي جبر انهي جو آهي مخلوقات جيئن خدا تعالي پيدا ڪئي آهي تيئن تصرف به انهي جو آهي ڪنهن ٻئي جو ڪونهي مکي مکي جي ٽنگ نٿا بڻائن، مڇر جو پر نٿا ٺاهي سگهن، تان اٿي انهن کي مالڪ متصرف الامور بڻايو. انزل من السماء ماء، آسمان مان لاٿائون پاڻيء کي. رب تعاليٰ پنهنجي قدرت ٿو ٻڌائي. فسالت اودية، سماء چئبو آهي ما ڪل ما علاک فهو سماء، جيڪا شيء تنهنجي مٿون آهي اها سڀ آسمان آهي.

سون چاندي وجهي پوء باهه ٻاريندا آهيو ابتغاء حلية زيورن ٺاهڻ واسطي رجائيندا آهيو سون چاندي کي او متاع يا ڪنهن ٻئي اسباب لاء الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته انهن تي به ڇا هوندو آهي عليه زبد مثله جهڙي پاڻيء تي گج ٿيندي آهي اهڙي سون چانديء جي رجل مادي تي به ڪوٺارن ۾ گج پيدا ٿيندي آهي پوء اها گج قيمتي هوندي آ ڪين هيٺ جيڪو مادو آ پاڻيء جو مادو واهن ۾ اهو توهان جي آبادي جي لاء هوندو آ يا ڪوٺارين ۾ هيٺ جيڪو سون بيهندو آ تري ۾ اهو ظاهر ڳالهه آ ته توهان جي ڪفر جو اهو جيڪو فروغ آ ۽ شوشا آ ۽ شهرت آ ۽ ماڻهن ۾ جيڪا توهان جي مشهوري آهي، اها ساري انهيء حيثيت ۾ آهي، جي کوٽي ڪوڙي شيء هڪڙي مٿي وٺي اڏام ڪري، پوء انهيء اڏام کي ڪهڙي عزت آهي؟ ڪذلڪ يضرب الله الحق، اهڙيء طرح حق ۽ باطل جو الله بيان ٿو فرمائي، باطل قلوب جي اندر پيوست ٿي ويندو آهي ۽ نگري ويندو آهي دلين کان، حق پيوست ٿي ويندو آهي، لنگهي ويندو آهي دلين ۾.

ناممڪن آهي پر ايڏي ملڪيت بفرض محال هڪڙي ماڻهو کي ملي ۽ اڃا ٻيڻي ٻي به ملي پر الله جي عذاب کي جڏهن ڏسندو چوندو ته الله مون کي معافي ملي هي سڀ وٺ معنيٰ دنيا جي جهان ۾ جيڪي هن ڪمايو هو ۽ ايڏو ڪمايو هو ان عذاب جي هڪڙي جهٽڪي جي مٿان قربان آهي ته پوء انسان پنهنجي زندگي کي ڇو ٿو بي فرماني ۾ تباهه ڪري مطلب حساب هن جي لاء برو حساب آهي يعني حساب سيء يحبط اعمالهم عملن کي ڪيريندو يمحو حسناتهم نيڪين کي تباهه ڪندو وماواهم جهنم بري جاء انهن جي جهنم آ بئس المهاد بري جاء قرار جي آهي مهاد مستقر ماواهم مصيرهم مقرهم قرار جي جاء ڦري اچڻ جي جاء جهنم آهي انهن ماڻهن جي لاء افمن يعلم انما انزل اليڪ من ربڪ الحق هڪڙو ماڻهو جيڪو ڄاڻي ٿو ته تنهنجي رب جي طرفان جيڪي نازل ٿيو اهو حق آهي ۽ ٻيو نٿو سمجهي ان ڳالهه کي اهو انڌو آهي اهو ڪمن هو اعميٰ آهي اهو انڌو آهي هڪڙو ماڻهو ڄاڻي ٿو ۽ ٻيو انڌو آهي نٿو ڄاڻي اهي هڪ جهڙا آهن ڪو انما يتذکر اولو الالباب مغز وارن کي الله تعاليٰ انهي مان هدايت ڏيندو آهي جن ماڻهن کي رب تبارڪ وتعاليٰ عقل ڏنو آهي سمجهه ڏني آهي اهو هتان اسان کي هي فيصلو خدا تعاليٰ جو نظر اچي ٿو ته جيڪي ماڻهو تڪوينات ۾ نظر نٿا ڪن شريعت جي پابندي نٿا ڪن الله جي فرمانبرداري نٿا ڪن رب جي طرف متوجه نٿا ٿين الاهي حڪومت جي قيام لاء تيار ڪونهن جهاد في سبيل الله جي لاء دل نٿي گهري دنيا جي خاڪ شوري ۾ ڦاٿل آهن ان کي عقل ڪونهي پاڳل آهن پر چريا ٿيندا آهن ٻه قسم هڪڙا لٽا ڦاڙيندا ماڻهن سان وڙهندا هڪڙا چريا اهڙا هوندا آهن جو لٽا به هوندا اٿن ڏسڻ ۾ به سڌا سنوان هوندا آهن مگر هوندا چريا آهن اهي سڀ چريا آهن بي عقل هت ائين ٿو سمجه ۾ اچي يا اهي بي بصر آهن انڌا آهن جيئن الله تعاليٰ فرمايو ته هڪڙو ماڻهو اهو آهي ٻيو آهي انڌو اهي هڪ جهڙا آهن ڪو

بچائن ٿا جو ڊڄن ٿا، لرزان ترسان پنهنجو وقت گذارين ٿا ته الله جو عذاب نه اچي وڃي، سوء الحساب کان انهن کي فڪر ٿو رهي. والذين صبروا اهي آهن مغز وارا جن صبر ڪيو ابتغاء مرضات الله الله جي رضا جي طلب لاء رب راضي ٿئي مصيبتون سهبيون تڪليفون کڻبيون دين جي لحاظ کان جيڪي به اسان کي تڪليفون اچن

۽ جاهليت جي جيڪي جيڪي نشانيون انسان جي طبيعت ۾ پيل آهن اثر انهن کي وڃائيندو آهي نماز کي قائم ڪن الله جي رستي ۾ مخفي يا ظاهر ڏين مخفي نفلي ظاهر فرضي خيراتون اهو مطلب ويدرءون بالحسنة السيئة بڇڙائيء جو مقابلو

پنهنجي فرمانبردار ٻانهي کي بخشيندو آهي. صبر به هن کي ڪرڻو ايندو آهي، انتقام به وٺڻو ايندو آهي. معاف ڪرڻ به ايندو آهي، سزا ڏيڻ به هن کي ايندي آهي. هڪڙو انسان آهي جو هر وقت مقابلي ۾ بيٺو آهي جيڪڏهن پنهنجي قوت کي استعمال ٿو ڪري تدبير ڪليء ۾ راء عامه جي حفاظت ۾ اهو بهادر آهي

حڪم آهي ان يوصل جو ڳنڍيو وڃي ما امر الله به ان يوصل اها شيء جو حڪم ڪيو آهي الله تعالي انهي سان ڳنڍڻ جو تنهن کي يقطعون ڇني ٿا ڇڏين ما امر الله مفعول ٿيو وڃي سارو ان يوصل تائين جملو يفسدون في الارض ۽ زمين ۾ فساد ٿا برپا ڪن فتنو فساد اولئک لهم اللعنت انهن تي لعنت آهي ولهم سوء الدار ان جي لاء برو گهر آهي

فرحوا بالحيات الدنيا دنيا جي حياتي تي خوش ٿيندا آهن اهي ماڻهو وما الحيات الدنيا في الاخره الا متاع دنيا جي حياتي ۾ آخرت جي سامان جي ڪا حيثيت ڪانهي دنيا جو سامان ڪا شيء ناهي آخرت جو سامان وڏو آهي ان آخرت جي سامان جي آڏو ڪا حيثيت ڪانهي دنيا جي سامان جي جيڪڏهن ماڻهو دنيا جي سامان کي پنهنجو مقصد سمجهي ٿو اها وڏي هڪڙي غلطي ٿو ڪري. نبين سڳورن ماڻهن کي آخرت جي طرف متوجه ڪيو ۽ دنيا کي مزرعت الآخرت چيو ۽ الدنيا مزرعت الآخرت آخرت جي جاء لاء پوک جي جاء آهي ماڻهو ٻنيء ۾ کيت ۾ باغ ۾ پوک ڪندو آهي پوء اتون نفعو حاصل ڪري پوء گذارو ڪندو آهي اهڙي طرح دنيا جي جهان ۾ رهي ڪري تان آخرت جي گذاري حاصل ڪرڻ جو سامان هٿ ڪجي انهي ۾ توهان جو بچاء آهي. رب تبارڪ و تعاليٰ مڪي مڪرم وارن کي هيء سورت نازل فرمائي اها ڳالهه ٻڌائي ته توهان جو جيڪو زندگي جو مسئلو آهي دنيا ۽ آخرت ۾ صحيح معنيٰ ۾ حل تڏهن ٿيندو جڏهن تان سيدنا رسول الله صلي الله جي تابع ٿيندا ۽ انهن جي حڪومت ڪيترو هلندي ۽ ڪيترا وري پوء اتار چڙهاء ايندا اهي سڀ الله تعاليٰ الف لام ميم را ۾ ٻڌايو، ري جا ٻه سؤ. بنو عباس ترڪن جي ماڻهن کي رکيو پوء عباسين کي شڪست آئي چنگيز خان وارن سان انهن هلاڪو وارن سان لڙايون ٿيون هي اتار چڙهاء قرآن ۾ هن الله تعاليٰ ٻڌايا آهن اهو سڀ ان ڪري آ جو جهاد جي معاملي ۾ ماڻهن کي نقصان پهتو تڏهن ائين ٿيو وري جڏهن قوم جهاد ڪيو ته وري انهن کي ترقي ٿي نبي سائين فرمايو اترڪوا الترڪ حيثما ترڪوڪم ترڪن کي ڇڏجو جيسين تان کي ڇڏين وڙهن ته پوء جدا ڳالهه آهي جو مقابلو ڪيو پر پوء مسلمانن مقابلو نه ڪيو پوء الله تعاليٰ فضل ڪيو جو وري ترڪن ۾ اسلام آيو ايمان آيو وري انهن ۾ حڪومت الاهي ٿي وري حڪومت الاهي جو قيام ڪيو ڪنهن حد تائين انتظام هليو اهي سڀ شاهد واقعات

اصل شيء آهي، اهو آهي توفيق مقبوليت ۽ عزت به آهي ۽ حقيقي سعادت. دنيا جو عيش يا فراخي ڏسي ماڻهو ڪنهن جي سعادت ۽ شقاوت جو فيصلو نٿو ڪري سگهي ۽ هي به ضروري ناهي ته جنهن شخص کي دنيا ۾ رزق، پئسو، عزت هجي، مقبول بارگاهه الاهي ۾ هجي، ائين به ناهي. ڪيترا مقبول بندا بطور آزمائش ۽ امتحان عسرت ۽ مشڪل جي زندگي ۾ وقت گذارين ٿا، تڪليف ۾ آهن ۽ ڪيترا اهڙا ماڻهو مجرم ڏوهاري انهن کي ڍر ڏنل آهي، مزي ۾ وقت گذارين ٿا. اهو دليل هن ڳالهه جو ناهي. ته پوء اهي ماڻهو عزت وارا ٿيا الله تعاليٰ وٽ به. هي دنيا جو جهان رزق جي ڪشادگي ۽ تنگيء ۾ ٻه معنائون ٿو رکي. رزق ڪشادو آهي ان جون ٻه معنائون هڪ ته رب تعاليٰ ان جو رزق ان لاء ڪشادو ڪيو آهي ته جيڪڏهن تنگ رزق هجي ها تمام بڇڙا ڪم ڪري ها، ظلم ڪري ها، ڌاڙا هڻي ها، چوريون ڪري ۽ دولت جي لاء وڏا نقصان ڪري وجهي ها، رب تعاليٰ هن کي رزق ڏئي وات هن جو بند ڪيو آهي هڪڙو سبب رزق جي ڪشادگي جو اهو آهي ٻيو سبب رزق جي ڪشادگي جو اهو هوندو آهي ته ڏسون ته هي غريبن مسڪينن محتاجن جيڪڏهن رعايت ڪري ٿو ته پوء ڄڻ امتحان ۾ پاس ٿيو ۽ جيڪڏهن نه ته پنهنجي ان دولت جي مٿان هي ڪبر ۽ هٺ ڪري ويهي رهيو خراب ٿيو ان جي لاء هڪڙي حديث شريف ٿي اچي ٽن شخصن جي هڪڙو ڪوڙهيو، ٻيو انڌو. ٽيون هيو گنجو. ڪوڙهه جي ۽ برص جي بيماري ۾ سڄو سفيد ۽ ان ۾ جيڪا خاص ڪوڙهه جي بيماري ٿيندي آهي ان ۾ ڪجهه بوء خراب جي جسم ۾ پيدا ٿيندي اهو هميشه الله تعاليٰ کان دعا گهربو الله مون کي صحت گنجو ماڻهو هن جي مٿي ۾ خارش وار ڪونه تڪليف انڌو ماڻهو ته نابين ويچارو انهن جي دعا مقبول ٿي مالدار ٿي ويا هڪڙي کي ڳئن جي وادي

گنجي وٽ آيو، چيائينس خدا واسطي مان کي ڪجهه ڏي، جنهن رب توکي سهڻا وار ڏنا، اهڙي صحت به ڏني، عزت به ڏني. بابا اسان جي الله جو حق تون نه وسار، اسان غريبن کي ڏي، ڏس مان به تو جهڙو آهيان، رب توکي صحت ڏني آهي. هن چيو بابا مال ۾ حق گهڻا آهن، مان وٽ ايتري ڪانهي ڪا جو توکي ڏيان، موٽائي ڇڏيان.

هتان منهنجو مقصد هي هيو ته ڪڏهن دولت انسان کي امتحان لاء ۽ ڪڏهن هن لاء ملندو آهي ته بڇڙاين ۾ ۾ متان وهي وڃي تنهن ڪري پنهنجي حلال جي رزق ۾ مصروف رهي تنگي رزق جي به ٻن سببن جي ڪري هوندي آهي گهڻي ملڪيت دولت هجيس ها ته وڏا وڏا گناهه ڪري ها اهڙا ظلم ڪري ها جنهن جي ڪا حد نه رب تعاليٰ هن کي قبضي ۾ رکي ٿورڙي ملڪيت ڏئي منجهائي ڇڏيو آهي ته جيئن وڏيون حرڪتون وڏا گناهه اهي نه ڪري سگهي ڪڏهن تنگي رزق جي الله تعاليٰ هن لاء ڏيندو آهي ته ٻيون نعمتون الله جون تمام گهڻيون آهن ڏسون انهن تي شڪر ڪري ٿو نعمت الله جون نعمتون تمام گهڻيون آهن انهن کي شمار نه ڪري سگهندو ٻين نعمتن تي شڪر ڪري ٿو ڪين رڳو ان نعمت جي ڪري جو هن تي ٿورڙي سوڙهي ٿيل آهي ڪفر ٿو ڪري مطلب ته مسڪيني ۽ غربت جي حالت انسان کي راضي انهن حڪمتن کي رب ٿو ڄاڻي آثار نمودار ٿيندا آهن هن جي دولت جو وجه ڪهڙو آهي هن جي تنگيء جو وجه ڪهڙو آهي سمجه ۾ ايندي ڳالهه ماڻهو شڪر گذار هوندو

نه ته جيڪر الائي ڇا زيان ڪن ها. هتان سمجهه ۾ ايندو ته رب تعاليٰ هن کي اها دولت انهي لاء ڏني آهي ته ديوار هجيس. دولتمند ماڻهو ڊڄندو به آهي. اهو آهي مضمون مٿي. هتي آهي ته ڪافرن دين کي پنهنجو مقصد نه سمجهيو آهي. دولت کي مقصد سمجهيو آهي. حالانڪ دولت جي اندر ايتري گردش آ، ايڏو امتحان آ، ايترا وجوه آهن. پوء نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کان هنن سوال ڪيو، يقول الذين ڪفروا لولا انزل عليه آية من ربه رب جي طرفان ڪا ڀلا نشاني اچيس ها. ائين نٿا سمجهن ته الله تعاليٰ هن کي نبوت جو عهدو ڏنو آ، تمام وڏو عهدو آهي. رب تعاليٰ جو اهو فضل آهي ڪا معجزو ڪا نشاني اسان کي ڏيکاري قل ان الله يضل من يشاء الله جنهن کي گمراهه ڪري يهدي اليه من اناب هدايت ڪري جيڪو ان رب ڏي رجوع ڪري سوين معجزا رب تعاليٰ جا نعمتون آهن قرآن پاڪ عظيم معجزو مقابلو ڪوئي نه ڪري سگهي ايڏي وڏي عزت عظمت پوء انهن ڳالهين کي هڪڙو ماڻهو نٿو سمجهي ته ڪو هي معجزو آهي پوء باقي ٻي نشاني هن کي سندس چوڻ تي ملي معنيٰ انسان پنهنجي فيصلي کي ترجيح ڏيندو آهي اهو به انسان جي گمراهي جو هڪڙو سبب آ گمراهي جي ڪڙي آ زنجير ۾ رب تعاليٰ محفوظ رکي اصل شيء آهي الله جو يادگيرو جيڪڏهن رب تعاليٰ جو نالو ياد اچي وڃي ته بس پوء ان کان وڌيڪ ٻي ڪهڙي هدايت؟ تڏهن الله تعاليٰ فرمايو ته الله جي طرف رجوع ڪرڻ سان پوء آساني ٿي پوندي آهي اهو ئي ڪافر جيڪڏهن الله جو نالو ٻڌي رب ڏي متوجهه ٿئي رب کي ته مشرڪ سمجهندا هئا انڪار ته ڪونه هيو پر ڪندا هئا شرڪ پوء جيڪڏهن انهن کي وڏي دولت نصيب ٿئي ها الله جي ذڪر سان، خدا جي ياد سان، اطمينان قلب کي اچي ها. الذين آمنوا جن ايمان آندو يهدي اليه من اناب من اناب هي الذين آمنوا آهن جيڪي رب ڏي رجوع ٿا ڪن انهن کي هدايت ٿيندي رجوع رب ڏي پهريون اهو ته ٻانهو ذاڪر ٿي پئي ان ۾ ڪو ٻيو شرط ئي ڪونهي عبادت آسان

انسان قرآن پڙهي ٻيو وڏو ذڪر قرآن پڙهي دلين تي يقين رکي يقين جي ڪيفيت پيدا ٿئي شبهات وساوس شيطاني هليا وڃن اطمينان ميسر ٿئي هڪڙي طرف جيڪڏهن الله تبارڪ وتعاليٰ جي عظمت ۽ هيبت دلين تي خوف ۽ خشيت پيدا ٿئي ٻئي طرف لامحدود رحمت ۽ مغفرت ذڪر قلبي سان ميسر ٿئي آرام راحت جو سامان پهچي انسان جي دل جڏهن الله جي نالي سان آباد ٿئي ٿي

پوء دل جي اندر جيڪڏهن سڪون ۽ قرار آهي ته ان جي ساري جسم جا عضوا قرار ۾ آهن جيڪڏهن دل ۾ اندر هوس آ حرص آ شيطان چڙهيو ويٺو آهي دل تي ان الشيطان يجثو عليٰ قلب ابن آدم شيطان انسان جي قلب تي چڙهي ويهندو آ اذا ذڪر الله خنس جڏهن الله کي ٻانهو ياد ڪندو آهي ته پوء ڀڄي ويندو آ واذا غفل عاد وري جڏهن ماڻهو غافل ٿيندو ته موٽي قلب تي چڙهي ويهي رهندو پوء ان جي دل کي پريشان ڪندو. دنيا جي وحشت ۽ گهٻراهٽ ۽ اهي حالات سڀ هن جي مٿان اچي وارد ٿيندا. اچي حرص، هوس، اجايون فرمائشي شيون دل تي عضون جي طرفان اينديون. اک سٺي شيء ڏسندي، دل کي مجبور ڪندي اها هجي. ڪن چڱو آواز ٻڌندا، چوندا ته اهو به هجي. جسم چڱو نرم گرم ڪپڙو يا ڪو ٻيو لذت عيش. انهي جي طلب ٿي ويندي. کاڌي پيتي جي لاء انسان مجبور ٿي پوندو. بهرحال حقيقي اطمينان، حقيقي قرار هن جو ضايع ٿي ويندو. ياد الاهي هن جي قلب منجهان نڪري ويندي. پوء هو مضطرب ۽ پريشان هوندو. هڪڙو لٽو وٺندو، ٻيو وٺندو، ٽيون وٺندو، قرار نه ايندو. هڪڙي سلائي ڪرائيندو، ٻي سلائي ڪرائيندو، چوندو ته هيء خراب آهي، وري ٽين ڪرائيندو، جاء ٺهرائيندو، اها ٺهرائيندو، وري ٻي ٺهرائيندو. کاڌو تيار ڪندو چوندو هن ۾ هي عيب آ هيء ودا ڪيئن مصيبتن ۾ گرفتار ٿي ويندو اهو ٻانهو جنهن جي قلب ۾ الله جو نالو ڪونهي دنيا هن کي پريشان ڪندي ڀٽڪائيندي پاڻ ڏي متوجه ڪري سو اهي ماڻهو جيڪي چون ٿا ته اسان کي ڪو نشاني ڪو معجزو ڏيکار هيڏو قرآن معجزو آهي حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جي صداقت ۽ هيڏي عزت، اها خود معجزو، اعجاز، آهي، انهن ڳالهين تي قناعت ڪفايت نٿو ڪري ته پوء باقي هڪڙي آيت هن کي ڇا ڪري ڏيندي، ڪا نشاني؟ ڪو پٿر ڳالهائي، ڪو وڻ جهڪي پوي، ڪو چنڊ چيرجي پوي، ڪافرن کي ته مفيد ڪونه ٿيندو آهي اهو. بس وڌ ۾ ۾ وڌ ايترو ٿيندو آهي ته ان جو وات بند ٿيندو آهي، ڪهڙو وات بند ٿيندو، وري چوندا اهو جادو آهي.

رهجي ويو پر هن وري هيڏي ڪيئن کڻي رستو اختيار ڪيو اهو رستو اختيار ڪري ٿورو هيئن اڳ ۾ ٿي وري منهنجي ان رستي کي جڏهن وڃان پيو سامهون هيئن ڦري ٿورو ۽ ڪٽڻ جي نموني ڀڄڻ شروع ٿي هيئن جڏهن مان ان رستي وٽ آيس ته اهڙو تڪڙو تڪڙو پيو اچي جو منهنجو رستو جيئن سامهون هيئن لڳي جڏهن منهنجي ڀرسان آيو ته دل تي ٿپڪو هيئن هيئن گوبند جو اکر ضرب هڻي هليو هيڏي ڀڳو هليو جيئن منهنجو قلب پيو ڪري گوبند گوبند گوبند

ان ۾ ايمان به شرط ڪونهي. الله تعاليٰ اصل ايمان، عمل صالح عطا ڪري، توڪل ۽ رضا نصيب فرمائي، اها شيء آهي. ڪافر کي اها نصيب نٿي ٿئي. ڪافر وتندو بهانا ڳوليندو ته ڪنهن طرح پنهنجي ڪفر کي بچايان ۽ انهيء دعوت اسلام واري کي ڪنهن طرح مان مات ڪريان، ان کي تنگ ڪريان. سو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي اهڙي قسم جا هتي سوال ڪندا هئا. ان جي لاء رب تعاليٰ پهرين رزق جو مسئلو ٻڌايو، اهو به الله جي رضا سان تعلق نٿو رکي.

رب تبارڪ وتعاليٰ جي رحمت ڪامله جو جنهن جنهن قرآن پاڪ نازل ڪيو فرمائي الرحمٰن علم القرآن رب جي رحمت جو مظاهرو ڪائنات جي اندر هن دنيا ۾ اهو آهي ته قرآن پاڪ موڪلي ۽ حضور انور صلي الله کي رحمة للعالمين ڪري موڪلي هاڻي ايڏين وڏين مهربانين جو هڪڙو ناشڪر ٿئي ۽ نعمت جو ڪفران ڪري ۽ ان جي مٿان چيل ٻڌي بيهي الله رحمان جي حق مڃڻ کان انڪار ڪري بيهي هاڻي اهو ماڻهو اهو ماڻهو ڪهڙي ڪم جو ماڻهو آهي جڏهن الله جو نالو وٺي ته ان کان شومي حاصل ڪري قل هو ربي چئين ته اهو منهنجو رب آهي لا الٰه الا هو ڪافر رحمان جي اسم تي ڄڻو خوش نه ٿيندا هئا الله کي رحيم سمجهندا هئا رحمان هنن وٽ نئون نالو هوندو هو باسم اللات والعزيٰ جي مقابلي ۾ جڏهن بسم الله الرحمٰن الرحيم نازل ٿي ته ڪافرن ان ڳالهه تي ڏاڍو اعتراض ڪيو رحمان اسان نٿا سڃاڻون ۽ رب تعاليٰ قرآن شريف ۾ آيت نازل فرمائي الرحمان علم القرآن خلق الانسان يا رب جي رحمت جي نشاني اها ئي آهي رحمان جو عمل اهو آهي جنهن جنهن قرآن پاڪ موڪليو آهي عليه توڪلت انهي جي پاسي انهي تي مان ڀروسو ٿو ڪيان اليه متاب منهنجو رجوع ٿيڻ موٽي اچڻ جو به اهو ئي سبب آهي جو انهي ڏي شل مان موٽان اهو رب آهي منهنجو قل ادعوا الله او ادعوا الرحمان الله کي سڏيو يا رحمان کي سڏيو ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنيٰ جنهن کي به سڏيو، جهڙي به نالي سان رب کي سڏيندؤ، ان جا نالا سڀئي سهڻا آهن ۽ اهي رب تبارڪ و تعاليٰ جي رضا وٽ پورا ٿيل آهن. اهي باقي رهيو قرآن پاڪ الله تعاليٰ جي رحمت جو نشان اصل اها شي وڏي آهي. ڪافرن چيو ته پوء موسيٰ عليه السلام هوندو هو اهو لٺ ڏيکاريندو هو عيسيٰ عليه السلام هوندو هو ته موا جياريندو هو ابراهيم عليه السلام هيو باهه ٿڌي ٿي وئي. اها ڳالهه اڳي ڄڻ مشهور ٿي چڪي آهي انهن وٽ. سو تون به اسان کي چئين ٿو ته قرآن الله جي پاسي کان نازل ٿيل آهي ته پوء ڪا همت ڪري ڏيکار اسان کي ڪجهه ته پوء اسان سمجهون ته واقعي توهان وٽ به قرآن پاڪ جي ڪا برڪت آهي. اهڙي قسم جا هنن سوال ڪيا. رسول الله صلي الله عليه وسلم کي ابو جهل هيو ۽ عبدالله بن اميه هو. اهي ٻه ماڻهو ان اچي نبي سائين کي چيو ته اسان توکي ڪڍ لڳون پر هڪڙو ڪم ڪر پر ڪهڙو ڪم هي قرآن وڏي طاقت واري شي آ چئين ٿو الله جو ڪلام هدايت جو ڪتاب آهي يا هاڻي هن قرآن سان هن مڪي مڪرمه جا جبل هٽائي ميدان ٿي وڃي صاف پوء پوکون ڪريون، باغ بڻايون، اهڙي طرح سان پوء جايون ٺهرايون، زمين ۾ نهريون، چشما ٿين. هڪڙو اهو ڪم ڪرايو. ٻيو هي قرآن پاڪ جڏهن اهڙو وڏو ڪتاب الله جو ڪلام آ ته پوء موا به جيئرا ڪري ڏيکار ان قرآن سان ڀلا جيڪي قرآن ٿي ايڏي وڏي شي آهي حضرت سليمان عليه السلام کي تون چئين ته تمهين هوا فرمان بردار هئي ته پوء ان هوا تي چڙهي اسان شام جا ملڪ گهمي اچون ڪري ڏيکار ڪجهه اهو به پنهنجون حاجتون ته پوريون ڪيون نه اسان داؤد عليه السلام ڏس ان کان به تنهنجو درجو جڏهن معاملو مٿي آ جبل ان جي لاء فرمان بردار آ سليمان عليه السلام ان کي هوا فرمان بردار هئي عيسيٰ عليه السلام کي احياء الاموات جي رب تعاليٰ سو اهي ڳالهيون ٿين طلب ڪئي، ابو جهل ۽ عبدالله بن اميه. الله تعاليٰ جواب ۾ فرمايو ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او ڪلم به الموتيٰ لبقا جيڪڏهن قرآن شريف انهيء سان جبلن کي هلائجي ته هلي سگهن ۽ زمين کي انهيء سان ڪپي ٽڪرا ڪجي ته ائين به ٿئي مئن کي ان قرآن سان ڳالهارائجي اهو به ممڪن آهي سڀ ٿي سگهي ٿو ممڪنات آهن ڇو ته اڳي واقعا ٿيل آهن اهي ڳالهيون ۽ انهن نبيين سڳورن جن تي وحي الاهي ٿيو انهن اهڙا ڪرامات معجزا ڏيکاريا هينئر قرآن پاڪ جي ذريعي اهي ڪم ڪري سگهجن ٿا پر هڪڙي ڳالهه ٻي آهي جدا اهي برڪتون قرآن پاڪ جون الله تعاليٰ پنهنجي قبضي ۾ ڪيون بل لله الامر جميعا

حڪومتون هٿ اچي وينديون، ڪسريٰ ۽ قيصر جهڙيون دولتون مسلمانن جي قدمن ۾ اينديون، قرآن پاڪ ۾ اهي شيون الله تعاليٰ رکيون آهن، باقي جيڪي توهان جا مطالبا آهن ته جبل هلي پون، زمين ٽڪرا ٽڪرا ٿي وڃي، مئن سان ڳالهائو گفتگو ٿئي، اهي به برڪتون آهن قرآن ۾ پر الله تعاليٰ انهن برڪتن کي جدا ڪري رکيو آهي ڇو ته انهن ۾ نفعو ڪونه هو بين الاقوامي نفعو بادشاهتن تي قبضو، اسلام ملڪن ۾ اچي وڃي، الله جي اطاعت، عبادت ۽ فرمانبرداري ٿئي، ظلم ملڪ مان نڪري، عدالت اچي، شرڪ ملڪ مان نڪري، عبادت اچي، قرآن جو پروگرام هڪ ۽ ٻيو وري جهنم جي باهه کان ماڻهو بچي، قبر ۾ آرام ۾ پلصراط تي آرام ۾ جنت جي حشر حشر جي ميدان ۾ آزادي تڪليف کان سواء ماڻهو جنت ۾ پهچي اهو پروگرام باقي توهان جو سوال جيڪو آهي

اها ته ٿي پئي هڪڙي حرڪت، ان مان ڪهڙو نفعو آهي؟ هڪڙو. ٻيو قطعت به الارض، زمين ڪپجي وڃي، نالا ٺهي وڃن، درياهه وهي وڃن. هڪڙا ماڻهو چون ٿا ته هي درياهه اسان جي هن پاسي نه هئا، اهو درياهه جيڪڏهن نه هجي، اهو ملڪ سڄو آباد ٿي پئي ته ڏاڍو سٺو. قرآن پڙهي درياهه جي لائن رخ بدلائي ٿا ڇڏيون. رخ بدلائي ڇڏيون، ٻئي پاسي ڏانهن آباديون، ڳوٺ، شهر، ملڪ، هي سڀ

هڪڙي ماڻهو جو ڪنهن جو عزيز ڪو جلد تازو مئل هوندو اهو ته چوندو جيڪر قرآن جي آيت پڙهو ته منهنجو مئل جيئرو ٿي قبر مان نڪري پوي پر جيڪا اسان سڀئي ماڻهو ويٺا آهيون آخر جيئرن جي جاء تي ويٺا آهيون آدم عليه السلام جي زماني کان هي سلسلو موت جو جاري آهي جيڪر مئن کي جيئرو ڪجي ته پويان ڪاڏي وڃن تنهن کان پويان ڪاڏي وڃن تنهن کان پويان ڪاڏي وڃن پر اها وڏي مصيبت ته انهن اميرن ۾ ٿئي ها بادشاهن صدرن ۾ ٿين ها جيڪي مرڻ کان بعد ڪرسين تي ويهن ٿا ۽ پنهنجي پيئر ڏاڏن جي زمين ۽ زمينن تي زميندار بڻجي ٿا ويهن، واپاري تاجر پنهنجي وڏن جي جاين تي ويهن ٿا، اهي ته پڙهندڙ کي گولي هڻن ها، بجاء هن جي جو ان جي مئي جي ۽ جيئري هجڻ منجهون فرحت حاصل ٿين ها. تنهن ڪري اهي ڳالهيون واهيات سوال هن جا اجايا بيڪار سوال بل لله الامر جميعا اهو سڄو امر رب جي هٿ ۾ آهي اها ڳالهه ائين ڪانهي غلط آهي